ئاۋسترالىيەدە ياشايدىغان سەكسەن ئالتە ياشلىق پېشقەدەم ئۇيغۇر زىيالىيسى، شائىر ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندى ئۆزى شاھىت بولغان ئۇيغۇر قىسمەتلىرى ھەققىدىكى ئاغزاكى تارىخىي بايانلىرىنىڭ بۇ قېتىملىق قىسمىدا بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىكىنچى يىللاردا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىغا بىر تۈركۈم ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلارنى ئوقۇشقا چىقارغانلىقىنى ۋە ئۇلارنىڭ تاشكەنتتە قانداق تەسىرلەرگە ئۇچرىغانلىقىنى بايان قىلدى. ھۆرمەتلىك ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندىم بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىكىنچى يىللاردا مۇشۇ ئۇيغۇر ئېلىدىن سوۋېت ئىتتىپاقىغا بىر قىسىم ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلارنى ئېۋەتىپ ئوقۇتۇش ئىشى باشلاندى شۇ ۋاقىتتىكى سوۋېت ئىتتىپاقىغا ئوقۇغۇچى چىقىرىش ئەھۋالى قانداق بولغان مانا شۇ دەۋرلەردە بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك ئۈچىنچى يىللىرىدىن تارتىپ بىزنىڭ ۋەتىنىمىز ئۇيغۇرىستاندىن بىر قىسىم ئوقۇغۇچىلار سوۋېت ئىتتىپاقىغا ئوقۇشقا چىقىشقا باشلىدى. مېنىڭ بىلىشىمچە، بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك ئۈچىنچى يىلى بىرىنچى تۈركۈم ئون ئوقۇغۇچى بىزنىڭ ۋەتىنىمىزدىن بولۇپمۇ مۇشۇ مەن ئوقۇۋاتقان شىنجاڭ ئاتالمىش شىنجاڭ ئىنستىتۇتىدىن ئونغا يېقىن بالىلار سوۋېت ئىتتىپاقىغا بېيجىڭ ئارقىلىق ئوقۇشقا چىققان. بۇلار ئەللىك ئۈچىنچى يىلى ئونىنچى ئايدا ماسكۋاغا يېتىپ بارغانىدى. بۇلارنىڭ چىقىشى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئالىي مەكتەپلەر باشقارمىسى مىنىستىرلىقى بىلەن خىتاينىڭكى ئالىي مائارىپ مىنىستىرلىقى تەرىپىدىن ئوتتۇرىغا قويۇلغان شەرتنامىلارغا ئاساسەن چىققان ھازىرچە مەن سىزگە پەقەتلا بۇ دوستلىرىمىزدىن ھازىر ھايات بار بۇ بىزنىڭكى ئابلىز ئابدۇللايېف يەر تەۋرەش پەنلىرىنىڭ پىروفېسسور دوكتورى بولۇپ ھازىرمۇ ئىشلەۋاتىدۇ ئىككىنچى موسكۋادىكى شېرىپ ئەخمەت ئۈچىنچىسى ئابدىش دەيدىغان قەشقەرلىق بالىلار چىققان ئەنە شۇ ئەللىكىنچى يىللاردا تاشكەنتتىكى بۇ ئورتا ئاسىيا ئۇنىۋېرسىتېتى قاتارلىق ئالىي مەكتەپلەرگە قانچىلىك قانچە تۈركۈم بويىچە ئوقۇغۇچى چىقىرىلدى؟
ئەمدى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك ئالتىنچى يىلىغا كەلگەن چاغدا ئوتتۇرا ئاسىيىدىكى ئۆزبېكىستان قازاقىستان جۇمھۇرىيەتلىرى بىلەن بىزنىڭ ۋەتىنىمىز ئاتالمىش شىنجاڭ ئۆلكىسى ئوتتۇرىسىدا رەسمىي مۇناسىۋەتلەر بولۇپ ئۈچ يۈز ئوقۇغۇچىنى چىقىرىش ئىككى تەرەپ ئىمزالىغان شەرتنامىغا ئاساسەن ئۈچ يۈز ئوقۇغۇچى بىزنىڭ ۋەتىنىمىز ئۇيغۇرىستاندىن سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىياسىگە ئوقۇشقا چىقماقچى بولۇپ كېلىشىمگە كېلىنگەنىكەن شۇنىڭغا ئاساسەن بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك ئالتىنچى يىلى سەككىزىنچى ئايدا بىزنىڭ ۋەتىنىمىزدىن ئەللىك ئوقۇغۇچى ئوتتۇرا ئاسىياگە تاشكەن ئالمۇتىلارغا ئوقۇشقا چىقتى ئەللىك يەتتىنچى يىلغا كەلگەن چاغدا ئوتتۇز بالا ئوقۇشقا چىقتۇق شۇ ئوتتۇز بالىنىڭ ئىچىدە مەنمۇ بار ئەللىك سەككىزىنچى يىلى بىزنىڭ ۋەتىنىمىزدە خىتاي ھۆكۈمىتى ئوڭچىلىققا قارشى ھەرىكەت، بىزنىڭ ۋەتىنىمىزدە بۇ يەرلىك مىللەتچىلىككە قارشى ھەرىكەتلەردىن كېيىن بىر قىسىم تازىلاش، باستۇرۇش ھەرىكەتلىرىنى ئېلىپ بارغاندىن كېيىن يىگىرمە سەككىز بالىنى ئوقۇشقا ئوتتۇرا ئاسىياگە چىقارغان بولدى. مۇنداق ئېيتقان چاغدا باشتىكىسى ئەللىك، ئۇنىڭدىن كېيىن ئوتتۇز، ئۇنىڭدىن كېيىن يىگىرمە سەككىز، بىر يۈز سەككىز ئەتراپىدا ئوقۇغۇچى ئوقۇشقا چىققان بولدى.
بۇ ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇنىۋېرسىتېتىگە ئوقۇشقا ئېۋەتىلگەن ئوقۇغۇچىلارنىڭ ھەممىسىنى ئۇيغۇرلار تەشكىل قىلامتى ياكى باشقا ھەر قايسى مىللەتلەرگىمۇ تەڭ تەقسىم قىلىنغانمىتى؟
مەن يۇقىرىدا دېگەنگە ئوخشاش ئۈچ تۈركۈم ئوقۇغۇچى ئېۋەتتى. جەمئىي يۈزدىن ئوشۇق بىزنىڭ ئۇيغۇرستاندىن ئوقۇغۇچىلار ئوتتۇرا ئاسىياگە ئېۋەتىلگەن بولدى. بۇ ئوقۇغۇچىلارنىڭكى مىللىي تەركىبىنى ئېپ ئېيتقان چاغدا ئۇيغۇرلار يۈزدە سەكسەن، سەكسەن بەش پىراسېنتنى ئاساسەن ئۇيغۇرلار تەشكىل قىلدى. قالغان ئون، ئون بەش پىرسەنتتىكى ئوقۇغۇچىلار باشقا قېرىنداش مىللەتلەردىن، مەسىلەن، قازاق، قىرغىز، ئۆزبېك، شىۋە ھەتتاكى شۇنىڭغا ئوخشاش تۇڭگانلاردىنمۇ بىرەرسى بار ئىدى.
شۇ ۋاقتىدا سىز ئوقۇغان ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇنىۋېرسىتېتىدا سىلەر قايسى تىلدا دەرس ئاڭلىدىڭلار؟ سىلەرنى قانداق فاكۇلتېتلارغا تەقسىم قىلىپ ئوقۇتتى؟ بىز ئاساسەن تاشكەنتتە ئوقۇغان ۋاقتىمىزدا تاشكەنتتىكى ئالىي مەكتەپلەردە ئوقۇغان ساۋاقداشلىرىمىزنىڭ ھەممىسى ئاساسەن رۇس تىلىدا سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭكى ئالىي مائارىپ مىنىستىرلىكىنىڭ دەرسلىكى ئاساسىدا رۇس تىلىدا دەرس ئۆتۈلدى ئەمدى بىز ئوقۇۋاتقان تىل ئەدەبىيات فاكۇلتېتىدا ئىككى خىل تىلدا دەرس ئۆتۈلەتتى بىرسى ئۆزبەك تىلى ئەدەبىياتىغا دائىر پەنلەرنى ئۆزبەك مۇئەللىملىرىمىز ئۆزبەك تىلىدا ئۆتەتتى ئىككىنچىسى ئەمدى رۇس تىلى رۇس ئەدەبىياتى دۇنيا ئەدەبىياتىغا دائىر پەنلەرنى رۇس تىلىدا ئۆتەتتى ئۆزبەك تىلىدا ئۆتىلىدىغان دەرسلەر ئاساسەن ئۆزبەك تىلى ئۆزبەك ئەدەبىياتى ئۆزبەك كلاسسىك ئەدەبىياتى مۇشۇ دەرسلەر ئاساسەن ئۆزبەك تىلىدا ئۆتىلەتتى ئەسلىدە بىزنىمۇ شۇ موسكۋا لېنىنگراد تەرەپلەردىكى ئالىي مەكتەپلەرگە ئوقۇشقا چىقارماقچى بولغىنىكەن لېكىن ئوتتۇرا ئاسىيا رېسپۇبلىكىلىرىدىكى ئالىي مەكتەپلەر ھەم بىزنىڭ ئاتالمىش شىنجاڭ ئالىي مائارىپ نازارىتىنىڭكى ئۆزئارا كېلىشكەن كېلىشىملىرىگە ئاساسەن بىز ئەمدى ئوتتۇرا ئاسىيادا ئوقۇغان چاغدا ئىككى يىل ۋاقىتنى ئىقتىساد قىلىپ قالالايدىكەنمىز چۈنكى بېيجىڭ ئارقىلىق موسكۋا، لېنىنگراد، سۋېردلوۋىسكىي شەھەرلىرىدە ئوقۇغان ساۋاقداشلىرىمىز ئىككى يىل رۇسچە تەييارلىق قىلىپ رۇسچە ئۆگەندى. ئۇنىڭدىن كېيىن ئۆزلىرىنىڭ كەسپىي دەرسلىرىگە كىرگەن. بىز ئەمدى ئۆزبەك بالىلىرى بىلەن بىللە ئوقۇغاچقا ئاساسەن. رۇس تىلىنى دەرسلەر ئۆتۈلگەن شارائىتتا قوشۇمچە قىلىپ ئۆتۈلۈپ، رۇس تىلىنى نايىتى تېز ئۆگەنگەن ئىدۇق. ئەمدى بىزنىڭ ئۆزبېك تىلى بىلەن بىزنىڭ ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئانچە چوڭ پەرقى بولمىغاچقا، بىز بىۋاسىتە دەرسنى ئۆزبېك داموللىرىمىز تەرىپىدىن سۆزلەنگەن ئاساستىكى دەرسلەرنى ئۆزبەكچە ئاڭلايتتۇق. ئەمدى سىلەرنىڭ شۇ ۋاقتىدىكى تەمىناتىڭلار قانداق بولدى؟ بۇ تەمىناتنى خىتاي ھۆكۈمىتى بەردىمۇ ياكى سوۋېت ھۆكۈمىتى ئۆزى تەمىنلەپ ئوقۇتتىمۇ؟
بۇ سوئالغا مېنىڭ جاۋابىم، تەمىنات ئاساسەن ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىسىدا كېلىشىملەر ئاساسىدا تۆلەنگەن. ئەمدى شۇ چاغدىكى سوۋېت ئىتتىپاقى ھەم

سوۋېت ئالىي مەكتەپلىرىدىن بىزگە بېرىلىدىغان ئوقۇش پۇلى، ستىپېندىيە ھەم سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ھەم خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىقتىسادى بىلەن تۆلەنگەنىدى. ئەمدى بىزنىڭ ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئالغان ستىپېندىيە پۇلى يەرلىك ئوقۇغۇچىلاردىن بىراز پەرقلىق بولۇپ، يەرلىك ئوقۇغۇچىلارغا قارىغاندا بىراز كۆپرەكتى.
سوۋېت ھۆكۈمىتى شۇ ۋاقتىدا سىلەرگە ئوقۇتۇش جەريانىدا بۇ سىياسىي ئىدىيە ۋە باشقا جەھەتلەردىن تەسىر كۆرسىتىشكە تىرىشتىمۇ، بولۇپمۇ سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئەۋزەللىكى ۋە باشقىلارنى.
مېنىڭ جاۋابىم، سوۋېت ھۆكۈمىتى شۇ ۋاقتىدىكى بىز ئۇيغۇرىستاندىن چىققان ئوقۇغۇچىلارغا نىسبەتەن ئالاھىدە بىر دوستلۇق بىلەن مۇئامىلە قىلغانىدى. ھە بىزنىڭ ئۇستازلىرىمىز ئۆزبېكچە قازاقچە سۆزلىگەنلىك ئۈچۈن بىز بىۋاسىتە ئۇلارنىڭ سۆزىنى ئاڭلىيالايتتۇق ئۆزئارا مۇناسىۋەتلەردىمۇ ھېچ بىر ئۆزىمىز بىر ئۆگەيلىك ياتلىق ھېس قىلمايتتۇق ھەم شۇنىڭ بىلەن بىرگە سوۋېت ھۆكۈمىتى سوۋېت ھۆكۈمىتىنىڭ بىز ئوقۇۋاتقان ھەر قايسى ئالىي مەكتەپلىرى شۇ مەكتەپلەردىكى ئۇستازلار بىزگە سوۋېت ھۆكۈمىتىنىڭ ئاشۇ ياخشى ئەۋزەللىكلىرىنى بېرىشكە، شۇ ئەۋزەللىكلەر ئاساسىدا تەربىيەلەشكە ئالاھىدە كۆڭۈل بۆلەتتى.
شۇ ۋاقتىدا سىزنىڭ قارىشىڭىزچە، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭكى مىللىي سىياسىي ئەۋزەللىكى بىلەن شۇ ۋاقتىدىكى خىتاينىڭ بۇ ئۇيغۇر ئېلىدە يۈرگۈزۈۋاتقان مىللىي سىياسىتى بىلەن بۇ ئىككىسىنىڭ ئارىسىدا قانچىلىك پەرقلەر بار ئىدى؟ سىلەر شۇ ۋاقتىدا قانداق چۈشەنچىگە كەلگەن ئىدىڭلار؟
بىزمۇ ئۇيغۇرىستاندىن چىققان بارلىق ساۋاقداشلىرىمىز سوۋېت ھۆكۈمىتىنىڭكى تەلىم تەربىيىسىنى ئۆز ئەينى ئېلىشقا ھەم شۇنىڭ بىلەن بىرگە سوۋېت ئوقۇغۇچىلىرىدەك كۆز قاراشلاردا بولۇشقا دۇنياغا كۆز قارىشىمىز ۋە باشقا جەھەتلەردىن كۆز قارىشىمىزنىڭ شەكىللىنىشىدە سوۋېت ھۆكۈمىتىنىڭكى ئىدىيەۋى تەسىرى، تۈزۈمى، جەمئىيەت ئەخلاقلىرى بىزگە ئالاھىدە تەسىر قىلغانىدى. شۇ چاغدىكى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ مىللىي سىياسەتلىرى، ئېلىپ بېرىۋاتقان جەمئىيەتتىكى ھەر خىل ھەرىكەتلەر مۇنداق ئېيتقان چاغدا خىتاي ھۆكۈمرانلىقىدىكى شەرقىي تۈركىستان، ئۇيغۇرىستاندىكى ئەھۋاللاردىن ناھايىتى چوڭ پەرقلىنەتتى. سوۋېت ھۆكۈمىتى يۈرگۈزۈۋاتقان مىللىي سىياسەت خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يۈرگۈزۈۋاتقان شۇ چاغلاردىكى مىللىي سىياسىتىدىن ئالاھىدە ئۆزىنىڭ ئەۋزەللىكى بىلەن پەرقلىنىپ تۇراتتى. ئەمدى مۇنداق سېلىشتۇرغان چاغدا خىتاي ھۆكۈمرانلىرىنىڭ مەدەنىيىتى بىلەن سوۋېت ھۆكۈمىتىنىڭ شۇ چاغدىكى ياۋروپانىڭ مەدەنىيىتىنى ئاساس قىلغان مەدەنىيەتنىڭ ئوتتۇرىسىدا چوڭ پەرقلەر بار ئىدى. بىزنىڭ مىللىي مەدەنىيىتىمىز بىلەن شۇ چاغدىكى سوۋېت ھۆكۈمىتىنىڭ مەدەنىيىتى ھەم ئوتتۇرا ئاسىيادا يۈرگۈزۈۋاتقان ئۆزبېك، قازاق، قىرغىزغا ئوخشاش مىللەتلەرگە يۈرگۈزۈۋاتقان مىللىي سىياسەتلەر بىزگە نىسبەتەن ناھايىتى چوڭ تەسىرلەرنى بېرەتتى. بىزمۇ ئەركىن ئازادە سوۋېت ھۆكۈمىتىنىڭ مىللىي سىياسىتىنى ناھايىتى ئەركىن ئاساسىدا ئۆز ئىختىيارلىقىمىز بىلەن قوبۇل قىلاتتۇق ئۇنىڭدا ھېچقانداق بىر مەجبۇرىيەت زورلاش ۋە باشقا ئەھۋاللار يوق ئىدى بىز خىتايدا كۆرگەن خىتاي مۇستەملىكىسى شەرقىي تۈركىستاندا كۆرگەن ئەھۋاللار بۇ يەردە ھېچقاچان كۆرۈلمىگەن ئىدى شۇڭلاشقا سوۋېت ئىتتىپاقىنى بولۇپمۇ سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىنى بىز ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلار ئۆزىمىزنىڭ ئۇيغۇرىستانىدەك ئۆزىمىزنىڭ ئۆيىدەك ھېس قىلىپ ئۇ يەردە ناھايىتى ئەركىن ئازادە ياشاپ ياخشى تەلىم ئاغىنىدۇق يۇقىرىدا سىلەر تارىخىي شاھىت ئەخمەت ئىگەمبەردىنىڭ ھايات قىسمەتلىرىنى ئاڭلاپ ئۆتتۈڭلار
ھۆرمەتلىك دوستلار يۇقىرىدا سىلەر تارىخ ۋە بۈگۈن سەھىپىمىز بىلەن تونۇشتۇڭلار خەير خوش بۇ پروگراممىنى ئۈمىدۋار ھازىرلىدى